SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ມີຄວາມປະສົບການກັບການກຽດສະກັດໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນໄລຍະໂຄວິດ -19 ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ທີ່ມອງເບິ່ງນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 6,000 ຄົນ ເຫັນວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນປະສົບກັບການກຽດສັງກັດໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ວິ ກິດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ມີຄວາມຍາກຊາຫຼາຍຂຶ້ນ ທີ່ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຄົນກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຢ້ານກົວວ່າຈະເປັນຄົນບໍ່ມີຫຼັງຄາຮົ່ມຫົວ ຍ້ອນ ຍານາງ ທູຊິກາ ຣາວ ເລີ່ ມຮັບຮຽນຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໃນເດືອນມີນາປີ 2019 ຍານາງມີອາຍຸ 21 ປີ ແລະ ເລີ່ມຮຽນຫຼັກສູດ 3 ປີກ່ຽວກັບ Criminal Justice ກົດໝາຍອາຊະຍາກຳ ຢູ່ທີ່ Victorian University ໃນນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕ ຣເລຍ ແລະ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ແຕ່ກໍມີຄວາມຊົມຊື່ນກັບການຮຽນນັ້ນ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກເກາະນ້ອຍໆໃນປະເທດ Mauritius ແລ້ວມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບວ່າວັດ ທະນະທຳໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະເປັນແນວໃດ ແຕ່ໂຊກດີ ຕົນໄດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນອັນຈົບດີຈາກຄົນທັງຫຼາຍ ແຕ່ຍານາງກໍເວົ້າວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັ້ນກັບກາຍເປັນການທ້າທາຍຂຶ້ນເມື່ອເກີດມີໂຄວິດ -19 ຂຶ້ນ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຄັ້ງໜຶ່ງ ຕົນຍ່າງໄປຮ້ານ groceries ແລ້ວຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ແປກໜ້າຍ່າງມາຫາຕົນເອົາຊື່ໆ ແລ້ວຜູ້ກ່ຽວຖາມວ່າ ມຶງມາເຮັດຫຍັງຢູ່ນີ້ ກັບໄປປະເທດຂອງມຶງ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຍານາງປະສົບນັ້ນບໍ່ແ ມ່ນເກີດຂຶ້ນສຳລັບແຕ່ຍານາງເອງຊື່ໆ ທ່ານ ເຣ ເຈນສະກິນ ມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈາກນິວຢອກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມາແລ້ວເຖິງ 5 ປີ ທ່ານຮຽນຈົບປະລິ ນຍາຄວາມສຳພັນສາກົນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Latrobe University ນະຄອນແມລເບີນ ອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ບັດນີ້ຮຽນເອົາປະລິນຍາໂທໃນດ້ານການພັດທະນາສາກົນຢູ່ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash University ນະຄອນແມລເບີນ ທ່າ ນມີອາຍຸພຽງແຕ່ 23 ປີ ແລະ ມີຄວາມເສຍອົກເສຍໃຈກັບທີ່ທ່ານປະສົບການກັບການຮັກບັງຊັງບ່ຽງຂຶ້ນໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ໃນວານນີ້ ທ່ານໄປຊື້ເຄື່ອງຢູ່ທີ່ຮ້ານ Coles ທ່ານປະຕິບັດຕາມຄວາມປອດໄ ພໃນທຸກຮ້ານທີ່ທ່ານໄປ ແລ້ວທ່ານສັງເກດເຫັນຜູ້ກ່ຽວ ຍ້ອນທ່ານເຄີຍລະມັດລະວັງຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຫັນແມ່ນເປັນການຕົກໃຈນຳແທ້ໆ ມັນເປັນທີ່ຕົກໃຈນຳ ຍ້ອນທີ່ວ່າເຮົາພົບພໍ້ຄົນ ແລ້ວ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຮູ້ຈັກວັດທະນະທຳຂອງເຂົາ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາຮູ້ເຂົາເປັນຄົນທີ່ຮັບເອົາຄົນອື່ນ ແລະ ເປີດກວ້າງ ເມື່ອສິ່ງກັບກາຍບໍ່ດີຂຶ້ນ ເຮົາຄາດຫວັງເຂົາຈະຊົດຊ່ວຍເຮົາ ແຕ່ແລ້ວມັນແຕກຕ່າງກັບນີ້ຢ່າ ງເຕັມສ່ວນເລີຍ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ Migrant Worker Justice Initiative ທີ່ມອງເບິ່ງນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ 6,000 ຄົນ ເຫັນວ່າເກືອບໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ຄື 23 ເປີເຊັນ ປະສົບກັບການກຽດສັງກັດໃນດ້ານວາຈາໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ແລະ 25 ເປີເຊັ ນເວົ້າວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍຫຼີກລ້ຽງພວກເຂົາເຈົ້າຍ້ອນຮູບຮ່າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ອະນຸສາດສະດາຈານ ໂລຣີ ເບີກ ທີ່ເປັນຜູ້ລາຍງານຮ່ວມການລາຍງານນັ້ນ ເວົ້າວ່າມັນຄົງແມ່ນວິກິດໂຄວິດ-19 ສົ່ງເສີມກ ານກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນທີ່ມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນມາກ່ອນແລ້ວ ແລະ ຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຊົ່ວຄາວເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນນັ້ນ 1,500 ລາຍ ເປັນກ ານດ່າວ່າຍ້ອນການບໍ່ມັກບໍ່ຊອບກັນ ຫຼື ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນດັ່ງຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຍ້ອນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຮູບຮ່າງຄົນອາຊີ ແລະ ບາງຄົນເຫັນວ່າຕົນຖືກຈູ່ໂຈມໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ຍ້ອນການກຽດຊັງກັນ ໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ ການຄົ້ນຄວ້າຍອັນໜຶ່ງທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາກໍຮຽນຮູ້ວ່າ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານການເງິ ນ ພວກເຂົາເຈົ້າເຖິງ 70 ເປີເຊັນສູນເສຍວຽກງານທຳ ແລະ 32 ເປີເຊັນບໍ່ສາມາດເພິ່ງພາອາໄສເງິນຄ້ຳຈາກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ 48 ເປີເຊັນບໍ່ສາມາດເສຍຄ່າເຊົ່າ 42 ເປີເຊັນຢ້ານກົວວ່າຈະບໍ່ ມີຫຼັງຄາຮົ່ມຫົວ ແລະ 28 ເປີເຊັນບໍ່ສາມາດເສຍຄ່າອາຫານການກິນ 33 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າຍຕ້ອງໄປເພິ່ງພາອາໄສການຄ້ຳຈູນສຸກເສີນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນໃຈທານຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາຊີວິດລອ ດ ແຕ່ມັນຈະເຮຮ້າຍຂຶ້ນຕື່ມ 57 ເປີເຊັນຄາດວ່າສະຖານະການການເງິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮຮ້າຍຂຶ້ນໃນປີນີ້ 2020 ແລະ 35 ເປີເຊັນເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ມີເງິນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຍານາງ ຕູນຊິກາ ສູນເ ສຍວຽກງານທຳໄປແລ້ວ ແລະ ບໍ່ສາມາດເພິ່ງພາອາໄສຄອບຄົວຂອງຍານາງໄດ້ເທົ່າທີ່ເຄີຍອາໄສມາກ່ອນ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ກໍແຕະຕ້ອງການເງິນຂອງຄອບຄົວຂອງຍານາງດ້ວຍ ໃນເດືອນ 6 ສາກົນປີ 2020 ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຍັງມີເຖິງ 637,000 ຄົນ ທີ່ຫຼຸດຈາກໃນເດືອນທັນວາປີ 2019 ທີ່ມີເຖິງ 758,000 ຄົນ ພວກເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຮງງານໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 10 ເປີເຊັນ ແຕ່ບໍ່ມີສິດໄ ດ້ຮັບການຄ້ຳຈູນຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງ ຕູນຊິກາ ມີຄຳຮ້ອງຂໍເຖິງຊຸມຊົນທັງຫຼາຍວ່າ Keep on making Australia like welcoming as before ວ່າຊັ້ນ